ته انهن قوانين جي حفاظت ڪريو، متان انهن قوانين جي توهان گستاخي ڪريو ۽ انهن قوانين کي الله تعاليٰ وحي جي ضابطي سان بيان فرمايو آهي، جيڪي انتهائي رب جي مشيت ۽ حڪمت تي مبني آهن، تنهنڪري انهن جو قدر ڪريو، جو ان ۾ توهان جي لاء انتهائي ڀلائي آهي دنيا آخرت جي.

انهن کي ضابطي ۾ رکو، ياد ڪريو، انهن تي عمل ڪريو. طلاقن کان بعد اولاد جو مسئلو ٿي پوندو آهي. ڪڏهن ٻارن واري عورت کي طلاق اچي ويندي آهي. انهي ٻارن جي متعلق هاڻي الله تعاليٰ بيان ٿو فرمائي ته ٻارن جي لاء ڇا ڪرڻ کپي. انهي عورت کي پنهنجي مرد سان يا پنهنجي ٻار سان.

جيڪا طاقت انسان کي آهي انهيء گنجائش آهر تڪليف آ جوابداري الله تعاليٰ جي طرفان آهي واقعي پر جوابداري اهڙي قسم جي آهي متعارف طريقي تي هوندو اسراف نه هوندو نه ڪو تنگي هوندي درميان ۾ هلبو وڪان بين ذلک سواء الله تعاليٰ قرآن ۾ فرمايو آ ته وچٿرو ڪم ڪجي لا تضار والدة بولدها نه ڪي ماء کي ضرر ڏبو انهي ٻار جي ڪري جو اها ماء.

انهيء عورت کي جيڪا عدت ۾ ويٺل آهي، انهيء جو سڱ نه ڇڪيو، پر جيڪڏهن توهان تعريض ڪريو ته جائز آهي. تعريض جو مطلب هي آهي ته تصريح جو هو ضد آهي، يعني افهام معنيٰ جو بعبارةٍ تحتمله وتحتمل شيئًا آخر.

سڃي تي هن جو قدر آهي. معنيٰ عورت جي حيثيت هتي ڪانهي، مرد جي حيثيت آهي. پهريون عورت کي ٽي ڪپڙا ڏبا آهن، متاعًا بالمعروف اهو خرچ آهي دستور مطابق، حقًا علي المحسنين نيڪوڪارن تي حق آهي، انهيء عورت کي عدت ناهي ويهي، ڇو ته غير مدخول بها عورت آهي، تنهنڪري عدت ناهي ويهي.

جيڪا حد ثاني ٻڌائي اٿس سو آهي شهري آبادي جيڪي صالح اقاليم آهن ۽ درست ملڪ آهن اتان جي متعلق احڪام ۽ اهي احوال پوري طرح سان ٻڌايل آهن جيئن شهريت پوري طرح سان رهي ۽ اهي مسئلا به مسلمانن جي معاشري جا آهن شهر هجي گهر هجي ٻاهر هجي جتي به سفر حضر هجي انهن سڀني ۾ هڪڙو اعليٰ درجي وارو طريقو آهي ارتفاق جو، ٻيو ادنيٰ طريقو آهي. جيڪو اعليٰ طريقو آهي سو ته شهرن وڏن ۾ ٿئي ٿو ۽ ادنيٰ طريقو ننڍڙن ڳوٺن ۾ ٿئي ٿو. معنيٰ هڪڙا بادشاهي نظام آهن ۽ ٻيا عوام جا ٻهراڙي جا نظام آهن. ارتفاق ثاني انهي ٻنهي تي مشتمل آهي. ڦرا هجن. يا حضارت هجي ڳوٺ، ڳوٺ يا شهر هجن وڏا انهن جي لاء اهو الله تبارڪ وتعالي سڄو انتظام ڪيو آهي هي ته الم تر الي الذين هاڻي جيڪو شهري انتظام آهي ان شهري انتظام ۾ بادشاهت حڪومت هوندي آهي انهن بادشاهي نظامن کي الله تعالي هتان ٿو بيان فرمائي جو آهي ارتفاق ثاني جو درجو اعلي انهي کي الله تعالي بيان ٿو فرمائي هي هي هيو صالح معاشرو

والله يقبض ويبسط واليه ترجعون الله تعالي مٿي معاشري جي مسئلن منجهان خاص مسئلا نڪاح ۽ طلاق ۽ عدت جا بيان فرمايا ائين الله تعالي پنهنجي آيات ۾ احڪام کي واضح ڪيو. هتان اسان انسان ذات لاء وڏي هڪڙي عمل ۽ سمجهه جو دروازو کليو. حلال ۽ حرام جو مسئلو انهن مسائل جي ختم ٿيڻ کان بعد جيئن گهر هڪڙو انسان جو معاشرو ۽ ننڍي حڪومت آهي،

ان شهري زندگي کان پوء مٿي ملڪي حياتي آهي. هن ملڪ جي اندر به عدالت ۽ انصاف جو ڪم ڪري ٿو. اهي ماڻهو هيا بني اسرائيل جا. انهن، بني اسرائيل جي قوم کان سندن نبيء کي حضرت موسيٰ عليه السلام جي وفات کان پوء طلب ڪئي ته توهان دشمنن سان لڙائي ڪريو ۽ پنهنجي دين ۽ پنهنجي معاش تي

ته ڪو موت اهڙي شيء آهي جيڪا ٽرندي ڪانهي ۽ موت پنهنجي اسباب سان به هرگز ٻڌل ڪونهي. موت جا سبب سدائين آهن ئي آهن. دنيا ۾ توهان جاچي ڏسو ته موت کان جاء ٿي ملي ٿو ته پوء دنيا ۾ جيڪي به ڪم آهن اهي سڀ موت جا سبب آهن. تنهن ڪري اهي سڀ ڪم ڇڏڻ گهرجن. گهمڻ گهتڻ، اٿڻ ويهڻ، ڪارن ۾ چڙهڻ،

جنهن شيء ۾ حيوانيت ڪانهي ان ۾ پنج حس ئي ڪونهن. حياتي آهي. الله تعاليٰ ٿو فرمائي اسان آسمان کي حڪم ڪيوسي زمين کي حڪم ڪيوسي رب تعاليٰ حڪم ڪيو زمين کي

جيڪو روح آهي حيوانيت وارو ۽ ۽ اهو حيوانيت وارو روح انسان سان تعلق رکي ٿو نسمي جي ڪري نسمو نسيم کان ورتل آهي نسيم چئبو آهي نفيس خفيف هوا آهي نسيم نفيس ۽ خفيف هوا جيڪا غذا هوندي خوراڪن منجهان

جيڪو اڳي حياتيء سان گڏ هيو، بدن ۾ اچي سميو. اسان جي بدن ۾ موت ۽ حياتي ٻئي ڀريل آهن. پر حيوانيت جي وجود ڪري حياتي غالب پئي نظر اچي. حيوانيت جڏهن سست ٿي وڃي ته وري موت غالب ٿي پئي. ڳالهه اهڙي آهي. هاڻي انهيء مسئلي سمجهڻ کان پوء آيو ته.

بزرگان دين صوفياء عظام وٽ هڪڙو حال آ. اهو حال هي آهي ته رب تعاليٰ جون جيڪي مفني جون تجليون آهن، فنا ڪرڻ واريون، ۽ ٻيون آهن مبقي جون تجليون، بقاء واريون، اهي پاڻ ۾ اٽيل آهن. فنا ۽ بقاء اهي.

امي نه انهن جي وچ ۾ زمانو ضروري آهي. اها ڳالهه هڪڙي فلسفي جي جيڪا سمجهائي ويندي آهي، استاد سمجهائيندا آهن ته تتالي آنات جي نه ٿيندي، اهو جو ان وچ ۾ ٿورڙو زمانو گذري ٿو، اهو حياتي سان متصل آهي يا موت سان متصل آهي يا حياتي سان متصل آهي، پر جنهن ڪري جو حياتي.

انهن ماڻهن کان امداد ورتو. عسڪري هنن گڏ ڪئي. لشڪر بشڪر ڏاڍو گهڻو ٿيو. اسلحو هٿيار جيڪي انهي وقت جا مناسب هيا اهي به جمع ڪيائون. هاڻي اها سڄي قوم تيار ٿي وئي جنگ جي لاء. الم تر الي الملئ من بني اسرائيل تو نه ڏٺو اي نبيء معنيٰ انهي ذهن ۾ ڳالهه توهان رکي آ.

مطلب هي هيو ته حضرت موسيٰ عليه السلام جي ڪجهه عرصي کان پوء بني اسرائيل جو ڪم ته درست رهيو پر آهستي آهستي پوء نيت به بگڙي وئي پوء انهن ۾ هڪڙو بادشاهه ڪافر جو غنيم آيو جالوت انهي جو نالو هو انهي هنن کي انهي شهرن منجهان ڪڍي تڙائي تباهه ڪري ڇڏيو بني اسرائيل ڀڳا اچي بيت المقدس ۾ گڏ ٿيا، اتي شمويل عليه السلام هيو، پيغمبر، ان کي ڪيو درخواست ته اسان کي بادشاهه مقرر ڪري ڏي ته هاڻي اسان ان جبار سان لڙون، جنهن اسان کي هيڏو قدر تباهه ڪيو آهي، پوء طالوت نالي هڪڙو شخص هيو، انهي کي سلطنت ملي، هو غريب هو، هڪڙو محنتي آدمي هيو، بني اسرائيل جي نظر ۾ سلطنت ۽ حڪومت جي قابل ڪونه هيو، نوجوان هڪڙو ڇوڪرو هو. پر الله تبارڪ و تعاليٰ ان ۾ صلاحيتون رکيون هيون تمام سچو ماڻهو هيو مخلص هيو پوء انهي کي حڪومت ملي طالوت ان جو پيء هوندو غريب مسڪين گڏهه هن جي گم ٿي وئي گڏهه هوندو